वयम् एकपञ्चाशत्तमः श्लोकः किल फिफ्टि वन् द्वितीयाध्याये एकपञ्चाशत्तमः श्लोकः अहं वदामि श्लोकं प्रथमं वदामि अनन्तरं वयं सर्वे वदामः बुद्धियुक्ता हि कर्मजम्
फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिण कर्मजम् बुद्धियुक्ता हि कर्मजम् बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक् निर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं पदम पदं
पदम पदं पदम पदं गच्छन्त्यनामयम् वयमिदानीं पदच्छेदं कुर्मः पदमस्ति कर्मजम् ബുദ്ധിയുക്താഹ ഹി ഫലം त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः एकं पदमस्ति जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् गच्छन्ति अनामयम् इति अस्ति कथं वयं पदच्छेदं कुर्मः गच्छन्ति अनामयं गच्छन्ति अनामयम् एकवारं पद पदानि वदामः कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् इदानीं प्रथमपदमस्ति कर्मजम् अकारान्तनपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं बुद्धियुक्ताः किमस्ति अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं फलं वयं जानीमः फलं फलं फले फलानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं मनीषिणः मनीषिन् इति शब्दः नकारान्त पुल्लिङ्गप्रथमा बहुवचनं फलं पूर्वं दृष्टवन्तः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमा बहुवचनं पदं पदं नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं गच्छन्ति क्रियापदमस्ति क्रियापदं परस्मैपदी अस्ति गच्छति गच्छन्ति इति वयं श्रुतवन्तः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बहुवचनरूपमस्ति कर्तरिप्रयोगः लेट् प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष बहुवचनं तत्र एकवचनम् इति लिखितमस्ति बहुवचनमस्ति गच्छति गच्छन्ति अनामयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनम् इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः प्रथममस्ति कर्मजम् इति अस्ति कर्मजम् कर्मजम् इत्युक्ते कः अर्थः कर्मात् जन्म प्राप्नोति कर्मजं वयम् अन्य तादृशपदानि पङ्कजं पङ्कजम् इत्युक्ते कः अर्थः लोटस् इति वयं जानीमः पङ्कजं कारणं किं पङ्गात् जन्म प्राप्नोति पङ्ग पङ्गम् इत्युक्ते मड् पङ्गात् पङ्गात् जन्म प्राप्नोति इति कारणेन पङ्कजं पङ्कजम् इति वदति जलजं जलजं किमपि पुष्पमस्ति कुमुदम् अथवा पद्मं सर्वमपि कुमुदं वदति किल कारणं किं जलात् जन्म प्राप्नोति तदेव पङ्कजं तादृशमेव पदमस्ति कर्मजम् इत्युक्ते किं कर्म भवति ततः जन्म प्राप्नोति कर्मसम्भवम् इति अर्थः कर्मतः जन्म प्राप्नोति अनन्तरं बुद्धियुक्ताः बुद्धियुक्ताः सामान्यपदमेव बुद्धियुक्ताः येषां बुद्धिः अस्ति ते ज्ञानिनः पण्डिताः सामान्यार्थः पण्डिताः इत्यर्थः ज्ञानिनः इत्यर्थः बुद्धियुक्ताः ज्ञानिनः अनन्तरं किमस्ति मनीषिणः पण्डिताः इत्येव अर्थः मनीषि मनीषिणः पण्डिताः फलं फलम् इत्युक्ते सामान्यप्रयोजनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा इत्येव अर्थः विसृज्य तत् त्यक्त्वा अनन्तरं जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जननरूपबन्धनरहिताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः ജന്മ കഥം ഭവതി ജന്മ रूपबन्धनं ततः मुक्ताः जन्म इत्युक्ते तद् एकरीत्या एकबन्धनमस्ति इत्यर्थः जन्मरूपबन्धनात् मुक्ताः तदेव किमस्ति जन्म जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः अनामयम् आमयम् इत्युक्ते किम् आमयं रोगः अनामयं रोगं नास्ति इत्यर्थः रोगशून्यम् इत्यर्थः रोगं नास्ति रोगं विना व्याधिशून्यम् इत्यर्थः पदम् इत्युक्ते स्थानम् तादृशं स्थानं गच्छन्ति गच्छन्ति इत्युक्ते गच्छन्ति इत्येव प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः इदानीम् एकैकपदस्य अर्थम् अपि वयं जानीमः बुद्धियुक्ताः इत्युक्ते ज्ञानिनः मनीषिणः समानमेव पण्डिताः कर्मजं कर्मसम्भवं फलं प्रयोजनं त्यक्त्वा तत् त्यक्त्वा इत्येव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जनरु जननरूपबन्धनरहिताः एकपञ्चाशत्तमश्लोकः द्वितीयाध्याये एकपञ्चाशत् अनामयं व्याधिशून्यं पदं स्थानं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इदानीं सर्वपदानाम् अर्थं वयं दृष्टवन्तः आहत्य कः अर्थः अस्ति सामान्यतया बुद्धियुक्ताः इत्युक्ते येषां बुद्धिः अस्ति ये ज्ञानिनः सन्ति ये पण्डिताः सन्ति बुद्धियुक्ता हि मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा ते किं कुर्वन्ति कर्म कर्मजन्यं कर्मकारणेन किं फलं भवति इत्युक्ते किं पुनर्जन्म कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धनात् अथवा जननमरणचक्रात् അനാമയം പദം ഗച്ഛന്തി രോഗശൂന്യം സ്ഥാനം ഗച്ഛന്തി इदानीं किम् उक्तम् आहत्य अस्माकम् अस्माकं भाषायां किम् उक्तवन्तः केचन जनाः व्याधिशून्यं स्थलं गच्छति रोगशून्यं स्थलं गच्छति രോഗശൂന്യം സ്ഥലം ഇത്യുക്ത കർത്ത രോഗശൂന്യം രോഗശൂന്യം ഉത്തമസ്ഥാനം ഇത്യർത്ഥ കില എത്ര ഗച്ഛാമഹ ചേത് രോഗാ നഭവതി കഹ രോഗഹ നഭവതി ശാരീരികമപി നഭവതി മാനസികമപി നഭവതി ബുദ്ധിസംബന്ധമപി നഭവതി ത്രിവിധമേവ രോഗാ ഭവന്തി ശാരീരികരോഗാ തത് വയം ജാനീമഹ മാനസികരോഗാ തദപി വയം ജാനീമഹ ബുദ്ധിസംബന്ധരോഗാ കേ तदपि तदपि न भवति एतादृश कोऽपि रोगः न भवति वयम् इदानीं चिन्तयामः अस्माकं सर्वेषां रोगः नास्ति इति सत्यं किन्तु अस्माकमपि रोगः अस्ति मानसिकरोगः कथं भवति मानसिकरोगस्य विषये चिन्तयतु यस्य मानसिकरोगः अस्ति सः किं चिन्तयति सः अवगच्छति वा मम मानसिकरोगः अस्ति इति सः अवगच्छति वा न सः किं चिन्तयति मम कोऽपि रोगः नास्ति सत्यं तस्यां स्थितौ सः न अवगच्छति तस्य रोगः अस्ति इति कदा सः अवगच्छति मम रोगः आसीत् इति सः वक्तुं शक्नोति कदा यदा रोगात् सः मुक्तः भवति रोगात् बहिरागच्छति तदानीं सः वक्तुं शक्नोति मम मानसिकरोगः आसीत् तदेव मानसिकबुद्धिपररोगस्य वैशिष्ट्यं तदेव वैशिष्ट्यं न शारीरिकरोगं वयं जानीमः किल यदा रोगः अस्ति अनुभवसमये एव वयं जानीमः किं मम रोगः अस्ति इति यदा बुद्धिबोधः नास्ति अथवा मनः सम्यक् नास्ति तदानीं वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः समानमेव इदानीं वयं किं चिन्तयामः वयं सर्वे मम रोगः नास्ति इति चिन्तयामः कारणं किं वयं रोगे स्मः तेन कारणेन वयं न अवगच्छामः अस्माकं सर्वेषामपि दशप्रतिशतं स्यात् विंशतिप्रतिशतं स्यात् त्रिंशत् प्रतिशतं स्यात् प्रतिशतस्य एव भेदः वयं सर्वे कस्मिन् लोके स्मः रोगयुक्तलोके स्मः अत्र किं वदति रोगशून्यं स्थलं गच्छति कः रोगशून्यं स्थलं गच्छति यः ज्ञानी अस्ति यः पण्डितः अस्ति सः रोगशून्यं स्थलं गच्छति तद् कथं तद् रोगशून्यं स्थलं गन्तुं शक्यते केन मार्गेण तत्र गन्तुं शक्यते कर्मजं कर्मकारणेन किं भविष्यति तस्य निवारणं करोतु कर्मकारणेन किं भविष्यति वयं बहुवारम् एतत् सर्वं चर्चां कृतवन्तः कर्मकारणेन जन्म भवति कर्मकारणेन पुनर्जन्म भवति कर्म करोति चेत् निश्चयेन किं भवति फलं भवति पाप पुण्य किमपि फलं भवति तेन कारणेन किं भवति पुनर्जन्म भवति किन्तु ज्ञानिनः कर्मकारणेन किं भवति तद् त्यक्त्वा अग्रे गच्छन्ति कथं तद् त्यजन्ति तस्य मार्गः एव पूर्वतनश्लोके द्विवारं तदुक्तं द्विविधं कथं योगः कर्मसु कौशलम् अनन्तरं तत्पूर्वं श्लोके अपि उक्तवन्तः योग इत्युक्ते किम् एकं योगकर्मसु कौशलम् अनन्तरं पूर्वतनश्लोके पश्यतु पूर्वतनश्लोके योगकर्मसु कौशलमिति अस्ति योगमित्युच्यते किं योगमित्युच्यते तत् पूर्वतनश्लोके पश्यतु किं योगम् इति वदति एकं योग कर्मसु कौशलं तदेव इदानीम् अपि वयं चर्चां कुर्मः अनन्तरं समत्वं समत्वं योग उच्यते एकस्थाने उक्तवन्तः समत्वं योग इति उक्तवन्तः द्वितीयं किम् उक्तवान् योगकर्मसु कौशलं तत्र कः भेदः कार्यं तु एकमेव योगकर्मसु कौशलम् इति वदति चेदपि സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ ഇത് വധത്തി ചേത് അപ്പൊ ഏകമേവ കാര്യം സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ ഇത്യുക്തെ കാർത്ഥ
സമത്വം ആ സമത്വമേവ യോഗ സമത്വം കഹ കരോതി തത്രേവ ഭേദ തസ്യ ഭേദ അവഗതി വാക്യദ്വയമപി സമാന കാര്യമേവ സൂചയതി ഏകം യഹ കരോതി തം നിമിത്തീകൃത്യ വദതി इदानीं कर्म करोति एकः खलु अहं कर्म करोमि मम मानसिकव्यापारः एव किं समत्वम् अवगतं समत्वं कुत्र भवेत् कर्मणि न मनसि भवेत् कस्य मनसि भवेत् यः करोति तस्य मनसि इत्युक्ते कर्ता कर्तुः मनसि समत्वं भवेत् यः करोति तम् उद्दिश्य वदति योग समत्वं योग उच्यते समत्वं भवति चेत् भवान् किं कार्यं करोति तत्र समत्वं किमपि कार्यं करोतु किं कार्यमिति न चिन्तयति तत्र कार्यविषये न चिन्तयति तत्र कस्य विषये चिन्तयति यः करोति तस्य विषये चिन्तयति कः करोति अहं करोमि भवान् करोति त्वं करोति अथवा अहं करोमि त्वं करोषि अथवा अहं करोमि अथवा भवान् करोति एतत् सर्वं किं कर्ता सत्यं तस् तं बेस् कृत्वा तं निमित्तीकृत्य अथवा सः एव प्रधानी तत्र तादृशं चिन्तयति चेत् कर्म समत्वं योग उच्यते अवगतं तदा एव समत्वमिति वदति योग कारणसमत्वं मनसि भवेत् किमपि कार्यं करोतु समत्वं कुत्र भवेत् अहं पाकं करोमि अथवा अहम् अन्यसेवां करोमि अथवा अहं भिन्नकार्यं करोमि पूजां करोमि यत्किमपि करोमि मम अन्तरङ्गे समत्वम् अस्ति चेत् समत्वं मीन्स् सामान्यतया बेलेन्स् अस्ति चेत् कुत्र बेलेन्स् कुत्र समत्वं सुखदुःखे लाभनष्टे अनन्तरं जय अपजये जयपराजये यत्र सिद्धि असिद्धि तत्र सर्वत्र मम अन्तरङ्गे समत्वमस्ति चेत् तत् तादृशकर्म कः कर्तुं शक्नोति योग यः जानाति योगकर्मसु योग समत्वं योग उच्यते योगकर्मसु कौशलम् इत्युक्ते किम् एतत् गतसप्ताहे अहम् उक्तवान् योगकर्मसु कौशलम् इत्युक्ते किं कर्म प्राधान्येन चिन्तयति भवान् किं कार्यं करोति तत् कार्यं कथं करोति इति भवतः करणमस्ति किल तत्र विद्यमानकौशलं कौशलं किं सामर्थ्यं किं कार्यम् इत्येव तत्र प्रधानं किं कार्यं करोति भवान् तदनुसृतं चिन्तनं करोति अन्यत्र कः करोति तस्य अनुसृतं चिन्तनं करोति द्वयमपि फले समानमेव एतत् ट्रिक् द्वयमस्ति उपायद्वयमस्ति एकं किं चिन्तनीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रति चिन्तनं कृत्वा मनसि तद् स्पष्टं करणीयम् लाभनष्टविषये चिन्तनं विना अथवा तादृशद्वन्द्वं विना करणीयं तदर्थं प्राक्टीस् अन्तः करणीयम् अथवा तादृशानि कार्याणि चेतव्यानि अवगतं तदेव योगकर्मसु कर्मसु कौशलम् कर्मसु इति का विभक्ति सप्तमी किमर्थं सप्तमी तत्र कर्मणि प्राधान्यं तत्र कर्मसु कौशलं करोति एकैक विभक्ति अपि विभ विचिन्त्य प्रयोगं करोति वयं यदा शाङ्करभाष्यं स्वीकृत्य पश्यामः गीतायाः शाङ्करभाष्यं सः वदति किमर्थं सप्तमीविभक्तिमध्ये प्रयोगः कारणं सप्तमी इत्युक्ते मयि अस्ति सत्यं हम्म। कर्म कर्मणि इत्युक्ते कः अर्थः कर्म मध्ये कर्मणि एव अस्ति तत् कर्मणि कर्मसु कौशलं कर्म कथं करणीयम् इति ज्ञानं तत् प्राप्तव्यं तत् कौशलमेव कौशलम् इत्युक्ते सामर्थ्यं तत् पदं कथम् आगतम् इति जानाति वा कौशलं कुशल कुशलः इति कुशल कथं कुशः इत्युक्ते किं कुशः संथिङ्ग् ग्रास् जानाति पूजासमये दर्भ तस्य नाम एव कुशः कुशः कथं भवति शार्प् अस्ति तत्र हस्तस्य स्पर्शः भवति चेत् प्रणं भवति अत्र अथवा भग्नं भवति किमपि भवति हस्ते हम्म। तस्मात् कुशस्य सङ्ग्रहणं करणीयं चेत् कथं करणीयं सावधानेन श्रद्धया किञ्चित् सामर्थ्यम् आवश्यकं यः हस्त हस्ते किमपि विना कष्टं विना कुशसङ्ग्रहणं करोति सः एव कः कुशलः सः तस्य भावः कौशल्यम् इत्युक्ते समर्थः इत्यर्थः अनन्तरं किम् अभवत् तत् पदं जनरलैसेशन् अभवत् सर्वत्र उपयोगं करोति कुत्र कुत्र ये ये सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति ते सर्वे कुशलाः एवमेव पदस्य व्याप्तिः भवति तदेव कुशलः कर्मे कुशलः कः कर्मे कुशलः सूक्ष्मतया सम्यक् कार्यं कर्तुं शक्नोति योगः कर्मसु कौशलं तस्य नाम एव योगः एककर्म एककार्यम् इदानीं पाकः करणीयः पाककरणं कथं करणीयम् इति यः जानाति ज्ञानमार्गः एव सः किल कथं पाकः करणीयः इति अवगमनं तस्य सः कुशलः सः योग जानाति तस्य किं न भवति कर्मबन्धनं न भवति कर्मबन्धनं न भवति इति कारणेन किं न भवति पुनः पुनः जन्म न भवति पुनः पुनः जन्म न भवति इत्युक्ते कः अर्थः मोक्षं प्राप्नोति सः मोक्षं प्राप्नोति तदेव तत्र गमनस्य मार्गः अवगतं तदेव अत्र वदति अस्मिन् श्लोके वदति कर्मजं के तादृशस्थानं प्राप्नुवन्ति बुद्धियुक्ताः ज्ञानिनः प्राप्नुवन्ति अत्र बुद्धियुक्तः इति अर्थद्वयं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः एकं ज्ञानी इत्येव अर्थः ज्ञानी इत्युक्ते कः अर्थः यः ज्ञानं प्राप्तवान् ज्ञानं प्राप्तवान् ज्ञानी इत्युक्ते पण्डितः ज्ञानी इति पदस्य किञ्चित् भेदः अस्ति सः एव अर्थः किन्तु साक्षात् ज्ञानी इति पदस्य संस्कृते तस्य उपयोगः कः अत्र बुद्धियुक्तः इत्युक्ते ज्ञानी इत्यपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः ज्ञानी इत्युक्ते मोक्षं प्राप्तवान् जन्मसाफल्यम् अभवत् तस्य सः एकज्ञानी तस्य पुनः अन्य कोऽपि प्रश्नः नास्ति किन्तु अन्यबुद्धियुक्तः इत्युक्ते कः यः तस्मिन् मार्गे गच्छति अथवा योग कर्तुं जानाति योग मीन्स् योग इत्युक्ते कर्म यः कर्म कर्तुं जानाति सः अपि ज्ञानी एव किन्तु अर्थद्वयं मध्ये भेदः अस्ति एकः साधनां करोति साधनां करोति इत्युक्ते प्रयत्नं करोति साधकः सः जानाति कथं साधना करणीया इति स्पष्टं तस्मिन् मार्गे अस्ति सः किन्तु सः ज्ञानं न प्राप्तवान् तस्य प तस्य पतनं यदा कदापि भवेत् शास्त्रे वदति ज्ञानी अपि पतनं प्राप्नोति जनाः वदन्ति किल केचन जनाः बहु सामान्यतया वदन्ति आ एतत् सर्वमहं जानामि भगवद्गीतायां किम् अस्ति हम्म। अहं जानामि गीतामध्ये अहं पठितवान् गीताम् अहं पूर्णं पठितवान् किन्तु पठनं न गीतायाः पठनं न गीता पठितवान् इत्युक्ते कः अर्थः अहम् अहम् एकवारं रीड् कृतवान् इति न अहं पठितवान् इति न तस्य अर्थः अथवा अहं तस्य अर्थं श्रुतवान् अस्माकं विचिन्त्य तस्य मीनिङ्ग् अहं जानामि तदा वयं किं चिन्तयामः बहवः जनाः चिन्तयन्ति मम ज्ञानम् अभवत् हम्म। किल ज्ञानम् अभवत् गीताविषये मम ज्ञानम् अभवत् किन्तु सत्यं किम् द्विविधम् अस्ति तत्र तत् किञ्चित् सूक्ष्ममस्ति अस्माकं ज्ञानिनः यथार्थज्ञानिनः ऋषयः ते उक्तवन्तः किमर्थं ज्ञानतः मोक्षतः जनाः दूरे सन्ति कारणद्वयं विक्षेपम् अथवा आवरणं जानाति एतत् द्वयम् आवरणं विक्षेपम् അഥവാ ആവരണം വിക്ഷേപം ഇത്യുക്തെ അനാത്മവസ്തുനി ആത്മ ഇതി ആരോപ അനാത്മവസ്തുനി ആത്മ ഇത്യുക്തെ കഥം വദാമി ഇതാനും ഏഷാ ദൂരവാണി അസ്തി അസ്മാക്കം ചിന്തന കില അഹം മമ അജ്ഞാനേന വദാമി പേടിക അസ്തി പേടിക അസ്തി ഇതി അഹം വദാമി പേടിക വാ किमर्थं पेडिका न इति भवन्तः वदन्ति भवन्तः जानन्ति पेडिका न एतत् दूरवाणी अस्ति एतादृशी दूरवाणी भवन्तः पूर्वं दृष्टवन्तः किन्तु अहम् अन्यत्र कुत्रापि एतादृशीं दूरवाणीं ते न दृष्टवन्तः तादृश एकस्थानं गत्वा अहं वदामि एषा पेटिका अस्ति इत्युक्ते ते विश्वासं कुर्वन्ति लघुपेटिका अस्ति अहम् उद्घाट्य अपि प्रदर्शयामि पश्यतु एवं लघुपेटिका अस्ति इत्युक्ते तत्र तद् न अन्य आरोपणं करोति तादृशभ्रमः एव तस्य नाम एव विक्षेप अन्य बहूनि उदाहरणानि सन्ति तादृशं वयं दृष्ट्वा भिन्नं भिन्नं वयं चिन्तयामः अस्माकं दर्शने तद् भिन्नं सत्यं कथं बहूनि उदाहरणानि रात्रि अहं गच्छामि रज्जु दृष्टवान् विण्टर् सीसन् मध्ये अस्ति शैत्यकाले रज्जु मध्ये अहं पादं स्थापितवान् झटिति किञ्चित् प्रकाशः एव अस्ति अहं किं चिन्तितवान् सर्पः इति चिन्तितवान् हम्म। कारणं शैत्यमपि अस्ति तस्य रूपमपि अस्ति मम अन्तरङ्गे सा रज्जुः किं बोधम् अजनयत् सर्पबोधः हम्म। मम भीतिः भवति भीतिः भवति वा न वा अस्ति एतादृशं किमपि न दृष्टवन्तः ग्रामे सर्वं बहु द्रष्टुं शक्यते रात्रिकाले वयं यदा उत्थ उत्तिष्ठामः इति चिन्तयतु द्वादशवादने वा एकवादने रात्रि उत्थाय बहिरागच्छामः कदलीवृक्षः भवति किल अस्माकं अङ्गणे सर्वत्र कदलीवृक्षान् कदलीवृक्षाः भवन्ति कदलीवृक्षः वायुमध्ये तस्य पर्णः भवति बहु दीर्घपर्णः भवति पर्णं पतति तदेवं तिष्ठति रात्रि किञ्चित् प्रकाशे पश्यामः चेत् मन्दं मन्दं चलति अपि वयं किं चिन्तयामः कोऽपि तत्र तिष्ठति इति निश्चयेन तादृश भीतिः भवति अथवा मार्गे गच्छामः तत्र किलोमीटर् लिखित्वा पोस्ट् भवति किल तदा जनाः दूरतः किं चिन्तयन्ति कोऽपि तत्र उपविशति इति चिन्तयति वस्तुतया तत्र कोऽपि उपविशति वा न किन्तु यः कोऽपि तत्र उपविशति चेत् मम मनसि किं किं भवति तत् सर्वं मम अन्तरङ्गे भवति अवगतम् अथवा शवं स्थापितं दृष्टवन्तः अनन्तरम् अग्निः स्थापयति शवस्थापनानन्तरम् अग्निमध्ये दहनं कुर्वन्ति किल वयं दहनार्थम् अग्निं स्थापितवन्तः किञ्चित् समयानन्तरं शवम् उत्तिष्ठति न दृष्टवन्तः तत्र तस्मादेव सामान्यम् इदानीं किं करोति उपरि सर्वं कवर् करोति किल नो चेत् तत् साक्षात् उत्तिष्ठति कारणं किं तस्य किमपि तत्र यत्र कुत्रापि अग्निः भवति तदानीं तद् तस्य एक वायु गच्छति तदा तद् उत्तिष्ठति अनन्तरं तत्रैव पतति वस्तुतया जीवः अस्ति इति वयं चिन्तयामः जीवः अस्ति वा न एतादृशभिन्नभिन्नभ्रमाः भवन्ति एतत् सम्यक् वयं न अवगन्तुं न शक्यते एतानि सर्वाणि उदाहरणानि एव वस्तुतया एतत् कुत्र अस्माकं जीवने एव वयं सर्वाणि कार्याणि तादृशं चिन्तयामः एषः आत्मा नास्ति अहम् इत्युक्ते एषः न एषः इत्युक्ते एतत् शरीरं न अहम् इत्युक्ते एतत् न किन्तु अहं शतप्रतिशतं विश्वासं करोमि अहम् इत्युक्ते एतदेव पद्मकुमारः एव अहम् मम नाम एव अहम् अथवा मम रूपमेव अहं मम नाम अथवा मम रूपं तत्रैव मम ऐडेण्टिटि अस्ति यथार्थ अहं कः इति अहं कदापि न चिन्तयामि तादृशभ्रमः मानसिकविभ्रान्तिकारणेन भवति केन कारणेन भवति मानसिकविभ्रान्ति तस्य नाम एव विक्षेपम् आवरणमिति अन्येकमस्ति एतद्वयमेव आत्म वस्तुतः यथार्थवस्तुतः सत्यं यदस्ति ततः वयं दूरं गच्छामः तस्य कारणद्वयमेव ऋषयः वदन्ति एकम् आवरणम् एकं विक्षेपं विक्षेपम् इत्युक्ते एतद् एकवस्तु अनात्मनि आत्मबोधः आत्मा नास्ति तद् किन्तु आत्मा तदेव इति अहं चिन्तयामः तादृशचिन्तनमेव किं विक्षेपम् आवरणमित्युक्ते कवरिङ्ग् आवरणं तदेव कथं अहम् उक्तवान् पूर्वम् एकरत्नमस्ति इति चिन्तयतु अत्र रत्नस्य उपरि अहं पञ्चदश टैप् आच्छादकानि स्थापितानि पञ्चदशवर्णयुक्त आच्छादकानि अथवा पञ्चदशपात्रैः अथवा पञ्चपात्रैः अहं कीलितवान् एकं सुवर्णस्य पात्रम् एकं रजतस्य पात्रम् एकं ताम्रपात्रं भिन्नभिन्नपात्राणि अहं रत्नं तत्र अस्ति इति उक्तवान् एकः तदर्थं प्रयत्नं कृतवान् सः प्रथमम् अयः यत् अयसः पात्रमस्ति तत् स्वीकृतवान् सः किं दृष्टवान् ताम्रपात्रं दृष्टवान् सः चिन्तितवान् एतदेव रत्नं न तस्मिन् ताम्रपात्रे सः रत्न आरोपणं करोति सत्यं तद् वस्तु सत्यं नास्ति किन्तु तस्मिन् तदेव वदति हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् इति ईशवास्य उपनिषत् प्रथममन्त्रः वस्तुतया सत्यं तत्र अस्ति किन्तु वयं सत्यं न पश्यामः कारणं किम् सत्यस्य उपरि सुवर्णपात्रमस्ति सुवर्णपात्रम् इत्युक्ते किमर्थं वदति सुवर्णम् हिरण्यमस्ति हिरण्यं कस्य सिम्बल् अस्ति किमर्थं हिरण्यम् इति पद उपयोगं करोति धनस्य अथवा आकर्षणस्य अथवा वर्णस्य सर्वस्य सर्वस्यापि उदाहरणमस्ति किल हिरण्यम् अस्ति इति वदति वयं चिन्तयामः हिरण्ये पात्रं दृष्ट्वा किम् इति चिन्तयामः तदेव सत्यम् इति चिन्तयामः किल वयं सर्वे तदेव चिन्तयामः एतत् शरीरं दृष्ट्वा अहं चिन्तयन्नस्मि अहम् एतदेव इति चिन्तयन्नस्मि सत्यं ततः गन्तव्यं चेत् एतद् द्वयं विक्षेपम् आवरणं മലയാള ഏക ശ്ലോക അസ്തി ഹരിനാം കീർത്തനെ വിക്ഷേപമാവരണം ഈ രണ്ടു ശക്തികൾ അതിങ്കേനുദിച്ചവകൾ നാരായണായ നമ ततः एव एतत् विश्वं सर्वम् अभवत् विक्षेपम् आवरणं शक्तिद्वयमेव ततः मुक्तः भवतु भवान् किं पश्यति भवान् सत्यं पश्यति भवतः ज्ञानं भवति सत्यं पश्यति इति एकः प्रयोगः नास्ति सत्यमेव कारणं किं सत्यं द्रष्टुं न शक्यते अहमेव सत्यम् अहम् अस्मि अन्य एकवस्तु अस्ति चेदेव अहं किं कर्तुं शक्नोमि द्रष्टुं शक्नोमि किल सत्यम् अस्ति वा अहम् एव मां द्रष्टुं न शक्नोमि कारणं किम् अहम् अन्यान् द्रष्टुं शक्नोमि किल किन्तु अहं मां द्रष्टुं न शक्नोमि द्वितीयमपि अस्ति तत् इतोपि अवगन्तुम् इतोपि कष्टकरमस्ति किं वदामि इतोपि कष्टकरम् इत्युक्ते समयबन्धितं नास्ति अहम् इति यदस्ति तत् समयबन्धितमपि नास्ति समयबन्धितम् इत्युक्ते मम मोक्षः अभवत् इति वक्तुं न शक्यते अवगतम् मम मोक्षम् अभवत् कः ह्यः मम मोक्षम् अभवत् मम साक्षात्कारम् अभवत् इति प्रयोगः न कारणं किं यस्य मोक्षं भवति यस्य मोक्षः भवति तस्य कालकल्पना नास्ति टैम् इति अस्माकं कल्पना एव खलु नास्ति वा अस्माकं कल्पना एव इदानीं दिवासमयः वा रात्रिसमयः वा रात्रि भारते कथं तद् एकस्थाने रात्रि एकस्थाने दिव इति कथं भवति सूर्यस्य कारणेन न भूमिकारणेन अपि न किमपि भवतु वस्तुतया इति तद् नास्ति एव किल तत् टैम् अस्ति वा नास्ति वा टैम् अस्माकं कल्पना एव अत्र उपविश्य वयं जानीमः किल मार्च् मासे एकवासम् एकवारं परिवर्तयति किल मार्च् मासे मार्च् मासे वा कदा परिवर्तयति एकघण्टा पृष्ठतः गच्छति एकघण्टा किं किमर्थं परिवर्तयति टैम् सत्यमस्ति चेत् कथं परिवर्तयति टैम् सत्यं नास्ति भारते एतत् बोधयितुम् इतोपि कष्टकरम् कारणं तत्र परिवर्तनं नास्ति एकमेव ते चिन्तयन्ति समयः अस्ति एव प्रातःकाले षड्वादनं नास्ति वा भवान् किं वदति प्रातःकाले षड्वादनमिति नास्ति सप्तवादनमिति नास्ति पञ्चवादनमिति नास्ति सर्वमपि अस्माकं सङ्कल्पः अस्माकं चिन्तनम् अस्माकं सङ्कल्पलोके एव तद् अहं चिन्तयामि अहं सप्तवादनानन्तरमेव उत्तिष्ठामि इति चिन्तयामि चेत् किं षड्वादने अहम् आह्वयामि इति चिन्तयतु भवतः कोपः भवति किमर्थं षड्वादने आहूतवान् किन्तु भवान् एव स्वयं चिन्तयति भवान् उत्तिष्ठति तत् षड्वादनं वा सप्तवादनं वा इति बोधः बोधः नास्ति भवान् अवगच्छति किञ्चित् अनन्तरम् एतत् सर्वम् अस्माकं चिन्तनमेव अस्माकं तावत् दृढमभवत् इदानीं तादृशचिन्तनं कारणं किं नववादने कार्यालयः गन्तव्यः केवल अहं न अन्ये सर्वे मिलित्वा वयं निश्चयं कृतवन्तः एषः एव समयः सत्यम् एषः एव समयः इति गवर्मेण्ट् एव वदति किल इदानीं नववादनम् एव अस्ति द्वित्रिमासानन्तरं वदति इदानीं नववादनं न इदा अस्मिन् समये दशवादनमस्ति कथं तत् अथवा इदानीं कालिफोर्नियां गच्छति चेत् किं भवति घण्टात्रयं सप्त सप्तवादनं भवति इदानीं सत्यं किल अथवा सप्त वा किमपि घण्टात्रयपूर्वं भवति कथमेतत् कारणम् अस्माकं कल्पना एव एतत् सर्वम् एकवारं रियलैस् करणीयम् तदा एव एतत् सर्वम् अवगच्छति एतत् सर्वं कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अहं वदामि इति कारणेन भवन्तः न अवगच्छन्ति मम उपरि विश्वासः अस्ति चेत् शृणोति तावदेव अथवा ऋषयः उक्तवन्तः इति कारणेन वयं शृणुमः पठामः कदा अस्माकं विश्वासः भवति एकवारं स्वयं चिन्तनेन वा एकवारम् अस्माभिः तस्य फीलिङ्ग् करणीयं वस्तुतया सत्यमेव वा समयः अस्ति वा नास्ति वा समयस्य कल्पना वा मोक्षम् इत्युक्ते किं तदर्थमेव उक्तवान् मोक्षः इत्युक्ते किं यदा मोक्षः भवति मम मोक्षः अभवत् अथवा मम मोक्षः भविष्यति इति इति वक्तुं न शक्नुमः कियत् चिन्तयतु तद् कीदृशी कल्पना अस्ति इति चिन्तयतु मया वक्तुं न शक्यते मम मोक्षः अभवत् इति यदा अहं मन्दिरे पूजां कुर्वन् आसं तस्मिन् समये मम मोक्षः अभवत् इति वक्तुं न शक्यते यदा अहं ध्यानं कुर्वन् आसम् तदानीं मम आत्मज्ञानम् अभवत् इति वक्तुं न शक्यते तादृशं केपि वदन्ति चेत् तस्य कः अर्थः तस्य आत्मज्ञानं न अभवत् सः तस्मिन् मार्गे अन्यत् किमपि अभवत् सः किमपि रियलैस् कृतवान् न इति अहं न वदामि सः किमपि अवगतवान् सः आध्यात्मिकमार्गे यत्किमपि अवगतवान् किन्तु एकं तु स्पष्टं तस्य मोक्षः न अभवत् कारणं मोक्षः इत्युक्ते तदनन्तरं समयविषये न वर्तमानकाले एव तत् सम्भवति वर्तमानकालः इति नास्ति तत्र भूतकालः इति नास्ति भविष्यत्कालः इति नास्ति तादृश एक फीलिङ्ग् यदा भवति तदानीमेव तस्य किं न भवति भूतचिन्तनम् अथवा भविष्यत्चिन्तनं न भवति तत् चिन्तनमेव प्रथमं त्यक्तव्यम् अवगतं तदेव तस्य मार्गः तादृशचिन्तनं यः त्यजति पुनः भूतकालः नास्ति पुनः भविष्यत्कालः नास्ति नास्ति इदानीं यत् जीवनं करोति तदेव तदपि एकः कालः न भूतमस्ति चेदेव भविष्यत् अस्ति सत्यं सर्वम् आपेक्षिकमस्ति अस्ति वा नास्ति वा हा भूतमस्ति चेदेव भविष्यत् भविष्यत् अस्ति चेदेव वर्तमान भूतमपि नास्ति भविष्यदपि नास्ति चेत् वर्तमान किं पुनः प्रसेण्ट् टेन्स् नास्ति तद् त्रयमपि अनुभवः एव तदा तस्य कः अर्थः कालः नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः भूतमपि न भविष्यदपि न वर्तमानमपि नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः सर्वदा अस्ति नास्ति इति एकः प्रश्नः एव न सर्वदा अस्ति सत्यम् इति एकवस्तु सर्वदा अस् वस्तु न तत् तदपि भिन्नं सत्यम् अस्ति एव सत्यं नास्ति इति न किन्तु किमर्थं वयं सत्यं न अवगच्छामः किमर्थं वयं आत्मा आनन्दं न अनुभवामः किमर्थं वयम् आत्मविषये ज्ञानं न प्राप्नुमः तस्य कारणम् एकमेव अज्ञानम् अज्ञानं द्विविधमस्ति कथम् आवरणम् अस्ति अथवा विक्षेपमस्ति अस्माभिः मयि कीदृशविक्षेपाः सन्ति इति अस्माभिः अवलोकनं करणीयं मम पुरतः कीदृश अथवा मयि कीदृश आवरणानि सन्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयं तत् चिन्तनानन्तरं वयं किं कर्तुं शक्नुमः सत्यम् अनुभोक्तुं शक्नुमः अस्माकं जीवने सत्यस्य अनुभवः भवति अस्माकं जीवने आनन्दस्य अनुभवः भवति तत् तावत् सरलं न किन्तु तदर्थं प्रयत्नः करणीयः सः वदति तदर्थं कर्मजम् इति यदस्ति तत् त्यक्तव्यम् कर्मज्ञं त्यक्तव्यम् इत्युक्ते कर्म न करणीयं खलु अथवा एतावत् पर्यन्तं किम् उक्तवान् कर्म भवान् न करोति इति एकस्थितिः अस्मिन् जीवने न शक्यते नास्ति तस्मात् किं करणीयं भवता कथं कर्म करणीयम् इति पठनीयं कथं कर्म करोतु इति बहु सन्दर्भेषु उक्तवान् कथं कथं योगः कर्मसु कौशलम् अथवा समत्वं योग उच्यते सर्वं वयं विवरणं कृतवन्तः कथं कथं कर्म करणीयम् इति उक्तवन्तः तादृशरीत्या कर्म करोति चेत् मोक्षं भवति वा तेन मोक्षं न भवति तादृशरीत्या भवान् कर्म करोति भवतः अन्तःकरणशुद्धिः भवति अन्तःकरणशुद्धिः भवति इत्युक्ते कः अर्थः एकैक आच्छादनं निष्कासयति तदा किल शुद्धि भिन्नभिन्नपदैः ते वदन्ति तावदेव पश्यतु एक निर्मलजले निर्मलजले इत्युक्ते शुद्धजले अच्छस्फटिकमस्ति जलं तस्य अधः किं किम् अस्ति वयं द्रष्टुं शक्नुमः किन्तु अहं मलिनं करोमि चेत् अनन्तरं द्रष्टुं न शक्नुमः तद् चालयामि चेत् द्रष्टुं न शक्नुमः तस्मात् तद् न चलेत् इत्युक्ते निश्चलं कालः न भवेत् अवगतम् अथवा मलिनं न भवेत् इत्युक्ते आवरणं न भवेत् आवरणमपि त्यजतु विक्षेपमपि त्यजतु मायाकारणेन अद्य अस्माकं जीवने कीदृशमालिन्यानि सन्ति अथवा कीदृशविचाराः सन्ति मनसः विभ्रमाः सन्ति तद् एकम् एकम् एकं निष्कासयामः चेत् तदर्थं कर्म करो कर्तुं शक्यते कथं कर्म करणीयम् योगरीत्या कर्म करणीयं योगरीत्या कर्म करोतु इत्युक्ते एकमेव फल आकाङ्क्षां विना कर्म करोतु फलविषये चिन्तनं विना कर्म करोतु फलविषये चिन्तनं विना अहं कर्म करोमि तस्मिन् समये मम अन्तरङ्गे किं भविष्यति शुद्धीकरणं भवति मम अन्तःकरणशुद्धिः भवति मम मनः शुद्धं भवति मनः शुद्धं भवति इत्युक्ते किम् एकैक आच्छादकम् अहं निष्कासयामि एकैकचिन्तनम् अहं त्यजामि अहं ध्यानं करोमि ध्याने अहम् एकाग्रतया ध्यानं करोमि बहूनि चिन्तनानि मम भ्रमाः सन्ति भिन्नभिन्नभ्रमाः अहं कः अन्यत् किं तत् एतत् विश्वं सर्वं मम भ्रमजनकमस्ति एकैकभ्रमः यदा अहं निष्कासय निष्कासयामि इत्युक्ते कः अर्थः किमपि करणीयं नास्ति भवान् वृद्धा उपविशतु तद् निष्कासनं भवति यदा तद् एकम् एकम् एकं गच्छति तदानीम् अहं किं पश्यामि अहं सत्यस्य समीपं समीपं समीपं गच्छामि यदा अतः मनः निर्मलं करोति इति तस्य अर्थः कः एकैक आच्छादकं निष्कासयति सत्यम् अन्तिम आच्छादकपर्यन्तं मम ज्ञानं न भवति सत्यम् अन्तिमकर्मपर्यन्तं मम ज्ञानं न भवति तस्मात् यदा अहं कर्म करोमि तदानीं मम आत्मज्ञानम् अभवत् इति वक्तुं न शक्यते किन्तु कार्याणि कुर्वन् अहं तत्र गन्तुं शक्नोमि तस्य समीपं समीपं गन्तुं शक्नोमि मम उपासनाकाले मम साधनाकाले अहम् अस्मि इत्यर्थः कदा निष्कामकर्म यदा करोति നിഷ്കാമകർമ്മകരണം സാധന അസ്തി സഹ മാർഗേ അസ്തി യഥാ ജ്ഞാനം ഭവതി അന്തിമ ആച്ഛാദകമപ്പി ഭവാൻ നിഷ്കാസയതി യഥാ തഥാ പ്രകാശ ബഹിരാഗതി അവഗതം ശതം വർഷാണി തത്ര പ്രകാശ നാസീത് അഥവാ സഹസ്ര സഹസ്ര വർഷേഭ്യ തത്ര പ്രകാശ നാസ്തി കിന്തു യഥാ അഹം അന്തിമ ആവരണം അന്തിമ പാത്രം അന്തിമ ആച്ഛാദകം യഥാ അഹം ഉദ്ഘാടയാമി തദാനിക്കും ബോധി തക്ഷണം തസ്യ പ്രകാശം സർവത്ര ബോധി തസ്യ നാമ ഏവ ജ്ഞാനം അവഗതം യഥാ സഹ പ്രകാശം സർവത്ര ഭവതി അനന്തരം തസ്യ കാലഹ നാസ്തി സത്യം अस्य एकः कालः नास्ति वयं न वक्तुं न शक्नुमः एतस्मिन् इदानीमेव प्रकाशः आगतः इति वक्तुं न शक्यते कारणं किम् आसीत् प्रकाशः तत्र आसीत् वयं न दृष्टवन्तः प्रकाशः रत्ने अस्ति एव किन्तु वयं किमर्थं न दृष्टवन्तः आवृतमस्ति इति कारणेन आवरणनिष्कासनं भिन्नम् अस्माकम् अद्यतनप्रयत्नः कः ज्ञान आनयनार्थं प्रयत्नं कुर्मः सः प्रयोगः एव सम्यक् नास्ति ज्ञानं कुतश्चिदपि आनेतुं न शक्नुमः ज्ञानस्य कोऽपि समयः नास्ति ज्ञानं यदा आर्जयामि तस्य कोऽपि समयः नास्ति तस्मात् किं करणीयम् अस्माभिः प्रथमम् अवगन्तव्यं किम् अवगन्तव्यम् एतादृशकार्याणि अवगन्तव्यानि अनन्तरमेव तत्र प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः पश्यतु एकैकविषयं यदा वयम् अवगच्छामः तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अन्तरङ्गं प्रति एव अस्माभिः गन्तव्यं किल मया ध्यानं करणीयम् इति वदति गीतायाम् इदानीं यदा अग्रे अग्रे गच्छति ध्यानं करणीयम् इत्युक्ते इदानीं वयं यदा दृष्टवन्तः तादृशदृष्ट्या किं ध्यानकरणं प्राक्टिकल् करणीयं कार्यं किम् इदानीं इदानीं प्राक्टिकल् ध्यानं करो कुर्मः इति वदामः इदानीन्तनकाले वयं ध्यानं कुर्मः तस्य कः भेदः वयं चिन्तयामः ध्यानं करणीयम् इति चिन्तयामः करणीयं कार्यं न ध्यानम् अवगच्छति वा ध्यानं स्वयमेव स्वयमेव भवति स्वयमेव सम्भवति खलु मया ध्यानार्थं तस्मिन् मार्गे अहं गन्तुं शक्नोमि यदा अहं समाधिं प्राप्नोमि समाधि इत्युक्ते किम् आत्मविषये एव चिन्तयन् उपविशति तदेव समाधि वस्तुतः तदेव सम निर्विकल्पसमाधि इत्युक्ते अथवा अन्तिमसमाधि इत्युक्ते ज्ञानं प्राप्य सः ज्ञानम् अनुभवन् जीवति तदेव किं समाधि तत् तत् प्राप्य अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि अनन्तरं तद् प्राप्तुं तस्मिन् मार्गे अहं गच्छन् अस्मि तस्य नाम एव किं कर्मयोग तदेव अत्र उक्तं कर्मजम् इति अस्ति एकपदं किल कर्मकारणेन जन्म भवति तत् ज्ञानिनः त्यजन्ति ज्ञानिनः इत्युक्ते ये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः इत्यपि अर्थः अस्ति अथवा ये तस्मिन् मार्गे प्रयत्नं कुर्वन्ति इत्युक्ते निष्कामकर्म ये कुर्वन्ति फलं फल इच्छां विना ये कर्म कुर्वन्ति बहूनि का बहुकालपर्यन्तं फल इच्छां विना कर्म यदा करोति तदानीं किं भवति एकैक आच्छादनस्य निष्कासनं भवति एकैक आच्छादनस्य निष्कासनम् इत्युक्ते किं कः अर्थः एकैकचिन्ता दूरं गच्छति सर्वाः चिन्ताः गताः इत्युक्ते कः अर्थः मनः एव नष्टं मनः इत्युक्ते किं
चिन्तनसमूहमेव
सर्वाणि चिन्तनानि गतानि तानि कस्मिन्नपि विषये चिन्तनं नास्ति पुत्रस्य विषये नास्ति पुत्र्याः विषये नास्ति स्वस्य शरीरस्य विषये नास्ति भवन्तः दृष्टवन्तः एतादृशसिद्धाः बहवः आसन् पद्मनाभपुरं कोट्टारम् अस्ति किल तत्र तिरुवनन्तपुरं समीपे अहम् एकवारं तत्र दृष्टवान् एकम् एकम् एकं दृष्टवान् बहु पुरातनवस्त्रं धृत्वा उपविशति स्वस्य पादः सम्पूर्णपादे व्रणमस्ति व्रणं बहु अत्यन्तं व्रणमस्ति सः तद् तत्र एका वापी अस्ति किल तस्य पुरतः तडागमस्ति स्वस्य पादं तडागे स्थापितवान् अस्ति अहं दृष्टवान् मत्स्याः आगत्य तद् खादन्ति तस्य शरीरतः एव मत्स्याः मांसं स्वीकुर्वन्ति तदानीं रक्तम् एवमेव गच्छति सः तद् दृष्ट्वा हसन् अस्ति कीदृशचिन्तनमिति चिन्तयतु अस्माकमेक सूची कुत्रापि भवति चेत् वयं कथं रोदनं कुर्मः वदामः वेदान्तं किन्तु अनुभवे तादृशजनाः सन्ति बहवः किमर्थम् अहम् एतत् उक्तवान् इदानीन्तनकाले अस्माकमपि मनसि संशयः भवति एतत् सर्वं प्राक्टिकल् अस्ति वा कोऽपि कोऽपि अस्ति वा रमणमहर्षि तादृश कति जनाः जीवनं कृतवन्तः रमणमहर्षि सर्वं बहु अग्रिम स्टेज् आसीत् एतादृशजीवने बहवः जनाः सन्ति तादृशजीवनं कुर्वन्ति किन्तु वयं न जानीमः कारणं किम्
डोलर्
इच्छामः डोलर् वा वयम् अन्यम् अन्य लोके स्मः अनन्तरं वयं किं वदामः है एतत् सर्वं प्राक्टिकल् नास्ति एतत् सर्वं न चलति एवं वयं वदामः चेत् किमपि प्राब्लं नास्ति वयं वदामः इति कारणेन भगवद्गीता कुत्रापि न गच्छति अस्माकम् आवश्यकता अस्ति चेत् वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः अस्माकम् इच्छा अस्ति चेत् वयं पठितुं शक्नुमः अन्यथा भगवद्गीतायाः किमपि न भवति भगवद्गीतायाः रक्षणं कर्तुं भगवद्गीता पठनीया नास्ति किन्तु एतादृश एक उत्तमसंस्कारः उत्तमसंस्कृतिं वयं त्यजामः किं दृष्ट्वा सामान्य लघु लघु लघु कार्याणि दृष्ट्वा वयम् एतत् सर्वं त्यक्त्वा वयम् अमेरिकाम् आगत्य वयं किं प्राप्तवन्तः एतत् सर्वम् इदानीं ज्ञातुमपि अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति किल गीतां स्वीकृत्य पठामः चेत् ज्ञातुमपि सामर्थ्यं नास्ति ज्ञातुम् इत्युक्ते अहमपि न अवगच्छामि अहमपि सत्यं वदामि तद् अनुभूतिः नास्ति गीतपठनसमये गीतां किमर्थं पठामः पुण्यनिमित्तं पठामः इदानीं पुण्यग्रन्थं न सहस्रनाम पठतु तदर्थं पुण्यं प्राप्नोति किन्तु गीतापारायणेन पुण्यप्राप्तिः न गीतां किमर्थं पठामः जीवने जीवने भवेत् जीवनं करणीयं तादृश एक अनर्घनिधिः अस्ति किन्तु वयं न जानीमः तस्य एव जनाः इति वयं वदामः वयं न जानीमः एतादृश अमूल्यं किमपि त्यक्त्वा मम प्रश्नः वयं किं प्राप्तवन्तः वयं एतावन्तः जनाः एकवारम् उपविश्य चिन्तयतु जीवने किं प्राप्तवन्तः एतादृश एकवस्तु त्यक्त्वा अहम् अत्र जीवनं कुर्वन् अस्मि अत्र इति अहं न वदामि अत्र इति आक्षेपार्थं न कम्पे कम्पेर् न करोतु ओ भारतेपि एतादृशजनाः सन्ति इति न वदतु सर्वत्र सन्ति अत्रापि उत्तमजनाः अपि सन्ति किल अत्र कति जनाः सन्ति अहं ह्यः श्रुतवान् यूट्यूब् मध्ये भवन्तः पश्यतु रुद्रं वदन्ति वैट् हौस् मध्ये के सर्वे वैट् जनाः कियत् सुन्दरमस्ति श्रुतवन्तः तत् बहु सुन्दरं रुद्रं कम्प्लीट् एकमन्त्रः न सम्पूर्ण एकादश एतदपि अपि रुद्रं चमकं च ते अतिसुन्दरं वदन्ति हा अमेरिकन्स् सर्वे अमेरिकन्स् वा किं यूरोपियन्स् सर्वे ते उपविश्य वदन्ति तदपि वैट् हौस् मध्ये वयं किं चिन्तयामः वयम् अस्माकं गृहस्य अङ्गणे अमेरिकाम् आनयामः अमेरिका मीन्स् तादृश कल्चरानेव अस्माकं पुत्राणाम् अन्तः अस्माकं गृहे ते तादृश इङ्ग्लिश् वदेत् किल वयं प्रयत्नं कुर्मः खलु नर्सरी मध्ये पठति नर्सरी मीन्स् किण्डर् गार्डन् किण्डर् गार्डन् मध्ये पठति सः स्वस्य पितरम् उपदिशति हे भवान् आङ्ग्लेयं न जानाति भवतः आक्सेण्ट् सम्यक् नास्ति किम् आक्सेण्ट् एषः वदति सः एव आक्सेण्ट् वा तत्र तादृशनियमः भाषानियमः कुत्र अस्ति संस्कृते एकः नियमः अस्ति किल संस्कृते अहं वदामि भवान् वदतु कोऽपि वदतु संवृताकारः इत्युक्ते संवृताकारे उच्चारणं करणीयं संवृतं वा विवृतं वा किमपि भिन्नभिन्ननियमाः सन्ति तद् अहं वदामि वैट् वदति इति प्रश्नः नास्ति तत्र अथवा उदात्तं चेत् उदात्तम् अनुदात्तं चेत् अनुदात्तं स्वरितं चेत् स्वरितं तत्र भाषाशास्त्रमस्ति एतस्य शास्त्रस्य अटिस्थानं किम् अत्रस्य शास्त्रस्य सः तादृशं वदति यूरोपियन् जनः तादृशं वदति भवान् अपि वदतु तद् कथम् एकः वदति तस्य इमिटेट् करोति चेत् कदापि सम्यक् न भवति सत्यं वयं तदपि न भवामः एतदपि न भवामः मलयाळे वदति किल कोकानपि नास्ति पूजा अपि नास्ति भिन्ने एकवस्तु भवति अभिनयं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति तस्मात् अस्माभिः चिन्तनीयं വയം കീദൃശം അമൂല്യം തെക്വം ഏതാദൃശ കത്തി ഗ്രന്ഥ ഗീത ഉദാഹരണാർത്ഥം ഏകമേ കത്തി ശാസ്ത്രാണി കത്തി ഗ്രന്ഥ കത്തി ഉപനിഷത് ഏകേക ഉപനിഷത് സ്വീകൃത്യ പഠത്തു കിയോൻ ആനന്ദം ബോധി ഏതാ അവഗച്ഛതി തഥാ കേവലം അർത്ഥാവഗമനെന്ന് ജീവനസ് ലക്ഷ്യം കിം ഇതി അവഗച്ഛതി ഇതാനും ഭവാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അഹം ഗത സപ്താഹദ്വയപൂർവം കാലിഫോർണിയം ഗതവാൻ तदानीम् एकः कम्प्यूटर् एकः युवकः सः चेन्नैवासी अस्ति इदानीम् अत्र कार्यं करोति सः माम् उक्तवान् किमर्थं संस्कृतं पठामि इत्युक्ते संस्कृते यदा यदा अस्माकं बुद्धिः अस्ति कियत् बुद्धिः अस्ति इण्टेलिजेन् अस्ति किल तस्य पूर्ण उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः किन्तु यदा कम्प्यूटर् मध्ये कियत् कर्तुं शक्नोति कम्प्यूटर् एका भाषा अस्ति सि प्लस् प्लस् वा अथवा जावा वा तत् पठितवान् अन्यत् किम् अहं जानामि तत्र किं करणीयमिति तदेव भवान् करोतु अन्यकार्ये यन्त्रं करोति भवतः किमपि तत्र नास्ति भवान् किमपि भवतः कापि प्रतिभा नास्ति प्रतिभा इति वदति संस्कृते प्रतिभा इत्युक्ते किं प्रतिभा इत्युक्ते स्वस्य अन्तरङ्गतः आगच्छति यः कोऽपि कृतवान् तस्य इमिटेट् करणं न सृष्टिकरोति एकचित्रं लिखति मम एव भावना ममैव प्रति प्रतिभा एक कवितां लिखति ममैव प्रतिभा तादृशं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे यः जीवः अस्ति यत् स्वत्वमस्ति तस्य स्वत्वस्य आविष्करणार्थमेव किमस्ति विद्याभ्यासः स्वत्वस्य आविष्करणं करणीयं विद्याभ्यासकारणेन मयि मम अन्तरङ्गे विद्यमानस्वत्वस्य आविष्कारम् अहं कर्तुं न शक्नोमि चेत् किमर्थम् अहम् एतत् जन्म प्राप्तवान् एतेन किं प्रयोजनम् यदा कदापि एतत् चिन्तनम् आगच्छति जीवने तदर्थं के मार्गाः तदर्थमेव सम्पूर्ण आर्षपरम्परा चिन्तनं कृतवन्तः तदे तदर्थमेव ते जीवनं कृतवन्तः तद् ते अस्माकं कृते दत्तवन्तः किन्तु वयं वदामः ते सर्वे मूर्खाः ते किमपि न जानन्ति तान् सर्वाणि कुत्रापि क्षिप्त्वा एकैकविषयमपि एकैकं शास्त्रमपि अद्य कुत्र गच्छति इति पश्यतु वयं किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः वयं किञ्चित् उपविश्य यदा चिन्तयामः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किमर्थम् उक्तवान् प्रतिश्लोके एतदस्ति वयं कदाचित् चिन्तयामः किमर्थं पुनः पुनः पुनः पुनः वदति किल एवं सहस्रवारम् उक्त्वा अपि वयं न कुर्मः खलु पुनः पुनः पुनः पुनः उक्त्वा अपि अस्माकं जीवने किञ्चित् वा परिवर्तनमस्ति वा एक पोयिण्ट् परिवर्तनमस्ति वा एकसोपानम् अग्रे गच्छामः वा वयं सर्व एतत् सर्वं पश्यामः कथं टि वि पश्यामः तादृशमेव किल तद् कदाचित् जीवने भवति <laughs> एतत् कदापि न भवति इत्युक्ते एतादृशग्रन्थाः अहं किमर्थं वदामि एतत् मध्ये अस्माभिः अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् तथा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कियत् उत्तमसं कीदृशी संस्कृतिः आसीत् किं किम् अस्ति तत्र कथं वयं नाशं कुर्मः इदानीमपि वयं पठितुं शक्नुमः इदानीमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीमपि वयं तत्र गन्तुं शक्नुमः बहवः स्वामिनः बहवः ऋषयः बहवः पण्डिताः तस्मिन् विषये बहु सम्यक् पाठितवन्तः सन्ति इदानीमपि अवैलबुल् एव सर्वं किमपि नास्ति इति न चिन्तनीयम् बहवः तस्मिन् मार्गे जीवनं कुर्वन्तः तत् पाठयन्ति मम सदृशः न जीवनमेव तत् तादृशं पाठयन्ति हिमालयं गत्वा पश्यतु सहस्रशः जनाः एकं द्वौ त्रयः न कोणे कोणे वयं द्रष्टुं शक्नुमः अन्यथा अपि बहुत्र प्रतिराज्यं प्रतिजिल्ला एतादृशजनाः सन्ति एतदर्थं जीवनं कुर्वन्ति इति जनाः सन्ति तादृशभूमिः अस्ति अस्माकं भूमिः तद् तस्मादेव वयं वदामः पुण्यभूमिः वृथा न पुण्यभूमिः इति वदामः पुण्यभूमिः इत्यस्य अर्थः कः मया उक्तं न पून्दानेन उक्तम् अथवा अन्य तादृशजनैः उक्तं पुण्यभूमिः अस्ति भारतं कारणमेतत् एतादृशजनाः कोणे कोणे जीवनं कुर्वन्ति अद्यापि किन्तु अत्र वयम् एतस्य अर्थं बोधयितुं कष्टमनुभवामः अत्र जनाः न अवगच्छन्ति त्यागः इत्युक्ते किं समर्पणम् इत्युक्ते किं समर्पणम् इत्युक्ते किम् इति अत्र ते शतं जनान् आहूय एकवारं बोधयतु ते वदन्ति भवतः बुद्धिः सम्यक् नास्ति किमपि न मिलति चेत् किमर्थं कार्यं करोति किल लाभः अस्ति चेदेव कार्यं करणीयम् इति पाठयन्ति लाभदृष्ट्या एव चिन्तनम् मम लाभः अस्ति अन्यत्र नष्टमस्ति इत्यपि अवगन्तव्यं यत्र कुत्रापि नष्टं विना अन्यस्य लाभः न भवति यत्किमपि नाशं विना अन्य किमपि सृष्टि न भवति एतत् यूनिवर्स् नियमः अस्ति तत् अवगन्त्य आहत्य समष्टिरूपेण समष्टिरूपेण इत्युक्ते टोटल् समग्रं समग्रं यदा पश्यामः तदा एव एतत् सर्वम् अवगच्छति अहं केवलं मम कार्यं मम कार्यं वेष्टिरूपेण पश्यामि एकमेकमेव पश्यामि तदानीं न अवगच्छामि मम धनं मम लाभः किल मम गृहं सर्वम् अहम् अवगच्छामि किन्तु यदा टोटल् दर्शनं करोति वसुधैव कुटुम्बकम् इति तदर्थमेव ते उक्तवन्तः वसुधा एव भूमि एव मम गृहम् इति किमर्थम् उक्तवन्तः यदा भूमि एव गृहम् इति मनसि अनुभूतिः भवति तदानीम् आफ्रिकामध्ये विद्यमानदारिद्र्यमपि मम दारिद्र्यमेव सत्यम् अन्येषां कष्टमपि मम कष्टमेव यत्र कुत्रापि युद्ध उपकरणानि विक्रयणं कृत्वा तेषा तान् मारयित्वा धनसम्पादनेन अहं त्रिवारं भोजनं सम्यक् करोमि चेत् लाभः न तत् कदापि मया अनुभोक्तुं न शक्यते अग्रिमजन्म भवता तत्रैव तद् वयं न अवगच्छामः कारणं यदा टोटल् पश्यामः एतत् चक्रं यदा टोटल् पश्यामः तदा एव अवगच्छति एकम् एकम् एकं स्वीकृत्य वेष्टिरूपेण पश्यामः चेत् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः किल वने वनमिति पश्यामः वनम् इत्युक्ते समष्टि एकैकवृक्षं पश्यामः व्यष्टि अहम् एकैकवृक्षस्य छेदने अहं न अवगच्छामि वनं गच्छदस्ति इति अवगच्छामि वा न किन्तु तद् वयं सर्वे कुर्मः एकैकवृक्षमेव अहं स्वीकरोमि सर्वे यदा वृक्षाणि वृक्षान् स्वीकृतवन्तः अन्ततो गत्वा किं भवति वनमेव न भवति वनं न भवति चेत् किं न भवति जीवनं कर्तुं न शक्यते जलं न भवति अथवा वायुः न भवति वृष्टिः न भवति सर्वविधकारणानि भवन्ति अथवा वने ये जीवनं कुर्मः तेषां जीवनमेव गच्छति भूमिः एव न भवति एतत् सर्वं जायमानमस्ति इदानीं सत्यं तदेव समष्टिदर्शनम् आवश्यकम् इति वदति तथा मनुष्यस्य अन्तरङ्गं किञ्चित् किञ्चित् विशालं भवेत् अस्माकं ऋषयः पश्यतु एकग्रामे एव जीवनं कृतवन्तः अथवा वने एव जीवनं कृतवन्तः कुत्रापि न गतवन्तः विदेशं न दृष्टवन्तः अथवा समुद्रतरणं न कुर्वन्ति स्म समुद्रस्य उल्लङ्घनं कृत्वा कुत्रापि न गच्छन्ति स्म एक ലഘുസ്ഥാനേ ഏവ കിന്തു തേഷാം ചിന്തനം തത് കൂപമണ്ഡുകം നാസീത് തേഷാം ചിന്തനം കഥമാസീത് വിശോലമാസീത് സമഗ്ര യൂണിവേഴ്സ് കൃത ചിന്തനം കൃതവന്ത ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു തത് വാക്യം വസുദൈവ കുടുംബകം കുത ആഗതം തത് വാക്യം അദ്യപി വയം വക്തും ന ശക്നു വസുദൈവ കുടുംബകം ഇതി ഇല്ല അഹമേക ചെയ്ത് അഹമേവ കുടുംബം ഇതി ചിന്തയാമി वयम् अस्माकं कुटुम्बं चेत् अस्माकं कुटुम्बम् इति चिन्तयामः न्यूयार्क् जनाः वयं मिलामः न्यूयार्क् एव कुटुम्बम् इति चिन्तयामः सत्यम् अमेरिकजनाः वयं मिलामः अमेरिके एव कुटुम्बम् इति चिन्ता इत्युक्ते अमेरिके इति कुटुम्बं चिन्तयामः आफ्रिके किमपि भवतु गल्फ् राज्यं किमपि भवतु इरान् किमपि भवतु इराक् किमपि भवतु हिरोशिमा किमपि भवतु नागसाकी किमपि भवतु मम किमपि नास्ति सत्यं तदेव लघु लघु लघु लघुदर्शनस्य प्राब्लम् यदा वयं विश्वं सम्पूर्णं यत्र कुत्रापि भवान् वासं करोतु भवता सर्वं द्रष्टव्यं न भवतः नेत्रैः सर्वं द्रष्टव्यं पादैः पादाभ्यां सर्वत्र चलनीयमिति नास्ति यस्मिन् कस्मिन् गुहायाम् उपविश्य यस्यां कस्यामपि गुहायाम् उपविश्य भवान् समग्रविश्वं द्रष्टुं शक्नोति रामकृष्णपरमहंसस्य पुस्तकानि स्वीकृत्य पठतु कुत्रापि सः लिखितवान् अस्ति वा केवलं बङ्गाल एव उत्कृष्टं भवतु इति केवलं दक्षिणेश्वरमेव उत्कृष्टं भवतु इति न समग्रमनुष्यराशिः अपि न समग्रजीवजन्तवः समग्रविश्वं मनसि निधाय ते चिन्तनं कृतवन्तः तादृशं चिन्तनमेव एकैकश्लोके अपि अस्ति तद् चिन्तनीयम् अस्माभिः अस्माभिः समापयामः एकवारं वदामि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शां तेषां तेषाम्